ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ລາຍການນີ້ຈະນຳສະເໜີສິ່ງດີມີປະໂຫຍດແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງເປັນປະຈຳ ໃນ ວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບຈະຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ່ານສັນຍາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້

ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນ ເມື່ອແຍງແວ່ນເບິ່ງຕົນເອງແລ້ວອາດຈະຕົກໃຈ ທີ່ເຫັນຜົມຫງອກ ຫຼືຮອຍຫ່ຽວແຫ້ງຢູ່ບົນໃບໜ້າ ຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໂດຍການຊອກຫາຢາມາຍ້ອມ ຫາຄຣີມບຳລຸງຜິວມາທາຜິວ ຫຼືກິນອາຫານທີ່ເສີມ ເພື່ອໃຫ້ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໜຸ່ມສາວໄວ້ ບາງຄົນຍອມເສຍເງິນໄປເຮັດສັນຍະກຳ ເພື່ອດຶງເອົາຄວາມຫ່ຽວແຫ້ງນັ້ນອອກໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມແກ່ຊະລາມາພ້ອມກັບການປ່ຽນແປ ງຫຼາຍຢ່າງ ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າເມື່ອເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສະພາບຮ່າງກາຍກໍຈະປ່ຽນແປງ ຜິວໜັງຕາມຕົນຕົວແລະບົນໃບໜ້າຈະຫ່ຽວຍານ ຜົມຫຼົ່ນ ເກີດຝ້າ ຫຼືມີຮອຍດ່າງດຳເກີດຂຶ້ນຕາມໃບໜ້າ ຮ່າງກາຍ ເຊື່ອມສະພາບລົງ ຈາກທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຄ່ອງແຄ່ວວ່ອງໄວ ກໍເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄືເກົ່າແລ້ວ ສຸດທ້າຍ ອາດລົ້ມປ່ວຍເປັນໂລກໄພຊະນິດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ ມະເຮັງເປັນຕົ້ນ ແຕ່ ໃນລາຍການມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນຳວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນານແກ່ ມີຄົນຕັ້ງກົດເກນຕ່າງໆ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສາເຫດຂອງຄວາມຊະລາ ກົດເກນຂໍ້ທຳອິດກໍຄືອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຊວເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆທີ່ປະກ ອບເປັນຮ່າງກາຍຂອງຄົນແລະສັດ ເຊວໃນຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງນ້ອຍໆຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນ ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍອາຕອມ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆຂອງເຊວ ຕາມປົ ກກະຕິ ອາຕອມຈະມີສະພາບທີ່ສົມບູນແລະປົກກະຕິ ຈຶ່ງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະຕໍ່ເຊວນັ້ນໆ ແຕ່ຖ້າມີບາງສິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັບຕົວຂອງອາຕອມຜິດປົກກະຕິ ອາຕອມເຫຼົ່ານັ້ນຈະກາຍເປັນອະນຸມູນອິ ດສະຫຼະ ອາຕອມກຸ່ມນີ້ຈະໄປລວມຕົວກັບອາຕອມກຸ່ມອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເມື່ອມີການຈັບຕົວກັນກັບເຊວອ້ອມຂ້າງ ອາຕອມກຸ່ມນີ້ຈະທຳລາຍເຊວນັ້ນ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນເສຍ ສົ່ງ ແລ້ວກໍສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ອະນຸມູນ ອິດສະຫຼະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ເມື່ອເຮົາອອກກຳລັງກາຍໜັກ ເມື່ອເຮົາມີຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນໄຂ້ບໍ່ສະບາຍ ຫຼືຮ່າງກາຍຍ່ອຍອາຫານບໍ່ໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະການຍ່ອຍອາຫານບໍ່ສົມບູນ ເຊັ່ນ ການ ຍ່ອຍໄຂມັນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍທຳມະຊາດ ຮ່າງກາຍຈະມີວິທີກຳຈັດອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງມີອະນຸມູນພາຍນອກ ເຊັ່ນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານດ້ວຍນ້ຳມັນ ຊີ້ນປີ້ງ ການໃສ່ສານຕ່າງໆລົງໃນອາຫານ ການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດອະນຸມູນອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະກໍຈະເຂົ້າໄປກໍ່ ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແກ່ຊະລາຂຶ້ນ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະເປັນສາເຫດຂອງໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງອະໄວຍະວະ ເຊັ່ນ ຫົວໃຈ ຫຼື ເຊັ່ນ ໂລ ກຫົວໃຈ ໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ມະເຮັງ ແລະ ໂລກອື່ນໆ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນອະນຸມູນອິດສະຫຼະກໍຄື ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງອະນຸມູນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ບໍ່ຮັບເອົາອະນຸມູນອິດສະຫຼະຈາກ ພາຍນອກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ເຮົາປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການປັບອະນຸມູນອິດສະຫຼະໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບດີດ້ວຍສານຊະນິດໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃນພາສາອັງກິດເພິ່ນເອີ້ນວ່າ antioxidant ສານນີ້ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດທີ່ເຮົາສາມາດ ຫາໄດ້ ເຊັ່ນ ວິຕາມິນ A ວິຕາມິນ C ວິຕາມິນ E ແລະ ສານເບຕ້າແຄໂຣທີນ ເຊິ່ງຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນເປັນວິຕາມິນ A ແອນທີອອກຊີແດນມີຢູ່ນຳຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດທົ່ວໄປ ເຮົາຕ້ອງກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ຢ່າງພ ຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຜະລິດແອນທີອອກຊີແດນໄດ້ ແຕ່ວ່າເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ການຜະລິດສານແອນທີອອກຊີແດນກໍຈະຫຼຸດລົງຄືກັນ ປັນຫາທີສອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຖົ້າໄວກໍຄື ນ້ຳຕານ ຈາກການ ສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 100 ປີ ເປັນໂລກເບົາຫວານພຽງ 6 ຄົນ ຫຼື ຮ້ອຍລະ 3 ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ເບົາຫວານຈຶ່ງກໍ່ຜົນເສຍອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ ຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານຈະມີອາຍຸສັ້ນ ແລະ ສຸຂະພາບອ່ອນ ແອ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນເລື່ອງປະຫຼາດທີ່ຄົນເປັນໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກິນນ້ຳຕານຫຼາຍຈະມີໜ້າຕາທີ່ແກ່ກວ່າອາຍຸ ທ່ານຜູ້ຟັງສັງເກດບໍ່ວ່າ ເມື່ອຖ້ວຍນ້ຳຕານ ຫຼື ນ້ຳແຈ່ວຂວ້ຳ ຈະມີນ້ຳຢາງໜຽວຕິດຢູ່ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດມີປະລິມານນ້ຳຕານຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມຫວານ ແລະ ຄວາມໜຽວນັ້ນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັບທາດອື່ນ ໂດຍສະເພາະໂປຣຕີນຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະ ວະ ຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງອະໄວຍະວະນັ້ນສູນເສຍປະສິດທິພາບ ແລະ ເສື່ອມສະພາບໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອມີນ້ຳຕານຢູ່ໃນກະແສເລືອດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນ້ຳຕານບໍ່ໄດ້ດີ ນ້ຳຕານຈະໄປທຳລາຍສຸຂະພາບ ຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຖົ້າກ່ອນໄວ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງສັງເກດຄົນທີ່ກິນອາຫານຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຕຸ້ຍນັ້ນຈະເບິ່ງແກ່ກວ່າອາຍຸ ເພາະສະນັ້ນ ການກິນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເປັນໜຸ່ມສາວ ຄົນທີ່ກິນພໍດີ ຮູບຮ່າງ ສົມສ່ວນ ເບິ່ງແລ້ວຈະບໍ່ແກ່ກວ່າໄວ ອາຫານເຈມີຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະ ນານເຖົ້ານານແກ່ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຍິນຟັງຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍກາ ນຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແ ອດເວັນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວັນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່າ ນຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພຣະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຜີ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຕິດປາກຂອງຄົນເຮົາຢູ່ສະເໝີ ໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງເຮົາມັກຈະໝາຍເຖິງວິນຍານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ເຮົາຈະສັງເກດໄດ້ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງຜີ ມັກຈະມີຄົນ ມັກໄປເບິ່ງຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ ມັນເປັນຕາໜ້າຢ້ານຂະໜາດໃດ ຢ່າວ່າຕັ້ງແຕ່ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນເອເຊຍເຮົາເລີຍ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຜີ ແມ້ແຕ່ຝຣັ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງຜີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳອີກດ້ວຍ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັ ນຈາກໜັງຜີຝຣັ່ງ ທັງຜີວິນຍານ ຜີດິບ ຜີນອນກາງຄືນ ແລະ ຜີນອນກາງເວັນ ສຳລັບຜີທີ່ນອນກາງເວັນ ກາງຄືນມັກອອກຫາກິນ ສ່ວນຜີລາວເຮົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈະເວົ້າເຖິງເລີຍ ເພາະເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງກໍຄື ຜີເຫຼົ່ານີ້ນີ້ມາຈາກໃສ ໃຜຄືຜູ້ທຳໃຫ້ຜີ ຫຼື ວິນຍານຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະ ຜີຄົນຕາຍມີຈິງຫຼືບໍ່ ໃນຄຳສອນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜານັ້ນເຊື່ອວ່າ ຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນມີຈິງ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີ ຊີວິດ ມີອຳນາດຫຼາຍ ຜູ້ຂຽນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຈຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລືອດ ນີ້ໝາຍເຖິງການຕໍ່ສູ້ກັບມະນຸດດ້ວຍກັນ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພູດຜີປີສາດທີ່ຢູ່ໃນອາກາດກາງຫາວ ຫຼື ຜີທີ່ຢູ່ໃນພິພົບໃນຍຸກມືດນັ້ນ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກວິນຍານທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນສະຫວັນນະສະຖານ ຈາກຂໍ້ຄວາມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜີ ຫຼື ວິນຍານຊົ່ວມີຈິງ ແລະ ມັນມີອຳນາດເໜືອຄົນເຮົາ ຜີເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືເຫຼົ່າພັກພວກຂອງມ ານຊາຕານ ສັດຕູຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະມັນຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ມັນຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກມາຈາກສະຫວັນ ຜີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງນີ້ບໍ່ແມ່ນຜີຂອງຄົນຕາຍ ແຕ່ເປັນວິນຍານຊົ່ວອີ່ຫຼີ ມັນມີຈິງໆ ແລະ ມີອຳນາ ດເໜືອຄົນເຮົາ ສ່ວນຜີຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີສອນວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວເໝືອນກັບຄົນນອນຫຼັບ ລໍຈົນເຖິງວັນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະພິພາກສາໂລກ ສ່ວນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍນັ້ນ ມາຈາກພວກເທວ ະທູດ ຫຼື ທູດແຫ່ງສະຫວັນ ພັກພວກຂອງມານຊາຕານ ມັນຈຶ່ງປອມຕົວມາເປັນເຄິ່ງກັບຄົນທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໄດ້ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນສຽງເຊື່ອວ່າເປັນວິນຍານຂອງຄົນຕາຍອີ່ຫຼີ ຂ້າພະເຈົ້າໄ ດ້ຟັງເລື່ອງຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສົມມຸດຊື່ຂອງເຂົາວ່າທ້າວກໍ ກໍແລ້ວກັນ ເຂົາຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງ ທ້າວກໍເລົ່າ ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ເຂົາໄປເຮັດວຽກຈົນບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ມາທາງບ້ານ ມົວເມົາຕັ້ງແຕ່ຫາເງິນ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີໂທລະສັບ ຫຼື ມືຖື ແລະ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເຂົາກໍບໍ່ມີໂທລະສັບອີກ ດົນທີ່ພັນລະຍາ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາພະຍາຍາມຫາທາງຕິດຕໍ່ກັບເຂົາ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງໄປຫາ ໝໍຜີ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບວິນຍານ ຖ້າຫາກວ່າຊາຍຄົນນີ້ຕາຍໄປແລ້ວ ໝໍຜີກໍທຳໜ້າທີ່ ແລະ ກໍມີວິນຍານເຂົ້າມາສິງອີ່ຫຼີ ຮ່າງນັ້ນເປັນວິນຍານຂອງທ້າວກໍ ຄືຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນໂຕ ບອກວ່າເຂົາໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຂະນະນີ້ວິ ນຍານຍັງຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ຂໍໃຫ້ເຮັດບຸນອຸທິດສ່ວນກຸສົນໄປໃຫ້ແດ່ ວິນຍານນັ້ນສາມາດເອີ້ນຊື່ພີ່ນ້ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຂົາຈື່ຈຳແມ້ກະທັ້ງເສື້ອຜ້າຂອງໂຕເອງ ທຸກຄົນກໍເຊື່ອວ່າທ້າວກໍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ຍາດພີ່ນ້ອງກໍໄດ້ເຮັດບຸນ ແລະ ກິນທານໄປຫາເພື່ອລະນຶກເຖິງເຂົາ ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາເຮັດວຽກ ທ້າວກໍກໍໄດ້ເດີນທາງກັບມາບ້ານ ໃນມືຂອງເຂົາຫິ້ວກະເປົາເສື້ອຜ້າ ພ້ອມດ້ວຍເງິນເພື່ອເອົາໄປໃຫ້ຄ ອບຄົວ ກວ່າຈະເດີນທາງໄປເຖິງບ້ານມັນກໍຄ່ຳແລ້ວ ຊາວບ້ານຮຽກເວລານັ້ນວ່າ ເວລາຜີຕາກຜ້າອ້ອມ ເມື່ອເຂົາຍ່າງໄປໃນບ້ານ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງວາດພາບເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ທຸກຄົນແຕກຕື່ນອົນລະ ວົນ ຮ້ອງສຽງຫຼົງສຽງຫຼາອອກມາວ່າ ຜີຫຼອກ ຜີຫຼອກ ຊາວບ້ານຮີບແລ່ນເຂົ້າມາ ແລະ ກໍໄດ້ມາເຫັນທ້າວກໍຢືນຢູ່ທີ່ໜ້າປະຕູບ້ານ ມີຄົນແລ່ນເຂົ້າໄປຈັບເນື້ອຈັບຕົວຂອງລາວ ແລະ ກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ເຂົາເປັນຄົ ນ ບໍ່ແມ່ນຜີ ທຸກຄົນຈຶ່ງຄ່ອຍຮູ້ວ່າທ້າວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາຍ ແຕ່ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ແລ້ວວິນຍານທີ່ໝໍຜີເວົ້າອອກມານັ້ນ ເຂົາມາຈາກໃສ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າມັນມາຈາກໃສ ຊາຕານຄືອະດີດເທວະທູດ ຫຼື ທູດແຫ່ງສະຫວັນ ຂອງພຣະເຈົ້າ ມັນຄິດຢາກເປັນພຣະເຈົ້າເສຍເອງ ຈຶ່ງຖືກຂັບໄລ່ອອກມາຈາກສະຫວັນ ມັນໄດ້ລົງມາໃນໂລກພ້ອມດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງທູດສະຫວັນ ຈຶ່ງມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແລະ ພ້ອມສຳລັບການຫຼອ ກລວງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີຄົນບອກວ່າມານຊາຕານເປັນຊ່າງຕັດເສື້ອແຫ່ງການຫຼອກລວງທີ່ເກັ່ງຫຼາຍ ມັນຈະໃຊ້ທຸກວິທີການຫຼອກລວງ ຄົນທຸກລະດັບ ທັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ທັງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຜົ່າພັນ ໃດກໍຕາມ ຢູ່ໃນສ່ວນໃດຂອງໂລກ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີການສຶກສາ ບໍ່ມີພື້ນຖານໃນເລື່ອງຄວາມຢ້ານສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ ມັນກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຜີ ຫຼື ວິນຍານເຂົ້າມາຫຼອກລວງໃຫ້ຢ້ານ ສ່ວນຄົນທີ່ມີການສຶກ ສາ ບ້ານເມືອງຂອງເຂົາມີການພັດທະນາ ມັນກໍຈະມາໄດ້ຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ແບບໃຊ້ວັດຖຸນິຍົມ ເພາະສະນັ້ນ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜີມີຈິງ ມັນຄືເຫຼົ່າມານຊາຕານ ທີ່ເຮົາບໍ່ສ າມາດຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນທີ່ເອົາຊະນະມັນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອມາຮອດນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ແລະ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວ ຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີ ວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ